ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ສຸກສະບາຍດີ ນີ້ແມ່ນຄຳເລັກ ທອງວິໄລ ໜ້າທີ່ພາລາຍການພາສາລາວທີ່ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ SBS Radio ຂໍນຳເອົາອັບເດດໂຄວິດ-19 New South Wales ປະກາດກັບເຂົ້າຮ ຽນໜ້າຕໍ່ໜ້າ ຈາກແຕ່ເດືອນຕຸລາ ສຳລັບລາຍລະອຽດທີ່ທ່ານຈະກົດອ່ານ ກົດຮູ້ ແລະ ກົດຄົ້ນຊອກຫາ ໃຫ້ອ່ານໃນຫົວຂໍ້ ອັບເດດໂຄວິດ-19 New South Wales ປະກາດກັບເຂົ້າຮຽນໜ້າຕໍ່ໜ້າ ຈາກແຕ່ເດືອນຕຸລາ ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອັບເ ດດສຳລັບທ່ານກ່ຽວກັບໂຄໂຣນາໄວຣັສ ສຳລັບ 27 ສິງຫາ 2021 ການສອບເສັງ HSC ໃນ New South Wales ຖືກຊັກຊ້າໄວ້ຈົນກວ່າ 9 ພຶດສະຈິກາ 2021 ໜຶ່ງຈາກສິບກໍລະນີໂຄວິດ ແມ່ນຢູ່ໃນ Shepparton ACT ປັບໃໝ່ການຕ້ອງຫ້າມໃນໄລຍະລັອກດາວ ATAGI ຄະນະກຳມະການແນະນຳເຕັກນິກການສັກຢາວັກຊີນອົດສະຕຣາລີ ຮັບຮູ້ Pfizer ສຳລັບເດັກອາຍຸ 12 ຫາ 15 ປີ ໃນລັດ New South Wales New South Wales ມີຄົນເປັນໂຄວິດໃໝ່ຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ 882 ຄົນ ໂດຍມີຫຼາຍກວ່າ 80 ກໍລະນີ ແມ່ນຈາກ Western ແລະ South Western Sydney ຊາຍສອງຄົນໃນໄວ 60 ແລະ 90 ເສຍຊີວິດ ນາຍົກ Gladys Berejiklian ປະກາດແຜນການກັບເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຈາກແຕ່ 25 ຕຸລາ 2021 ສຳລັບນັກຮຽນອະນຸບານ ແລະ ນັກຮຽນປີທີ 1 ຈາກແຕ່ 1 ພຶດສະຈິກາ 2021 ສຳລັບນັກຮຽນປີທີ 2 6 ແລະ 11 ຈາກແຕ່ 8 ພຶດສະຈິກາ 2021 ສຳລັບນັກຮຽນປີທີ 3 4 5 7 8 9 ແລະ 10 ການໃຫ້ສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດໃຫ້ ຈະເປັນສິ່ງຈຳຕ້ອງສຳລັບພະນັກງານທັງໝົດທົ່ວຂະແໜງສຶກສາ ຈາກແຕ່ວັນທີ 8 ພຶດສະຈິກາ 2021 ແຕ່ຈະມີການໃຫ້ ຄວາມສຳຄັນໃນການຍືດຍື້ເຖິງຢາວັກຊີນ ນັບຕັ້ງແຕ່ 6 ກັນຍາເປັນຕົ້ນໄປ ໃຫ້ຈອງການໝາຍນັດການສັກຢາຂອງທ່ານໃນມື້ນີ້ ໂດຍກົດໃສ່ Vaccination Appointment ໃນລັດ Victoria Victoria ມີຄົນໃໝ່ 79 ລາຍເປັນໂຄວິດຈາກທ້ອງຖິ່ນເອງ ໂດຍທີ່ 53 ຄົນມີສາຍພົວພັນເຖິງບ່ອນທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ແລ້ວ ແລະ ມີ 26 ລາຍລຶກລັບ ເຊື່ອວ່າຄົນປະມານ 16,000 ຄົນທີ່ຢູ່ກິນໃນຂົງເຂດ Shepparton ທີ່ມີພົນລະເມືອງ 65,000 ຄົນ ຢູ່ໃນການແຍກຕົນເອງ ອັນພາໃຫ້ປິດບ່ອນຈຳໜ່າຍອາຫານ ຮ້ານ Supermarket ແລະ ຮ້ ານຂາຍຢາ ຍ້ອນການຂາດເຂີນພະນັກງານ ໃຫ້ກົດໃສ່ Vaccination Center

ແລະ Territory ໃຫ້ກົດເບິ່ງ ຖ້າທ່ານຢາກເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍອອນລາຍສຳລັບການຍົກເວັ້ນໃຫ້ ກົດໃສ່ Click here ສຳລັບຂໍ້ມູນຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຫຼັກການເພື່ອອອກໄປຈາກອົດສະຕຣາເລຍ ມີວິທີກາ ນຊົ່ວຄາວສຳລັບຖ້ຽວບິນສາກົນທີ່ຖືກລື້ມພິຈາລະນາເບິ່ງເປັນປະຈຳໂດຍລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ປັບໃຫ້ທັນການຢູ່ທີ່ເວັບໄຊ Smart Traveller